ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ພະຍາດບາດເຫຍົາຄືພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນພະຍາດອັນຮ້າຍແຮງຫຼ້າສຸດຂອງມະນຸດ ຫຼືວ່າຂອງໂລກນີ້ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ພະຍາດບາດເຫຍົາຕ່າງໆ ຄົງມີມາຕັ້ງແຕ່ມີມະນຸດຢູ່ໃນ ໂລກນີ້ພຸ້ນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນພະຍາດໃໝ່ໆ ທີ່ວ່າ ມັນເປັນພະຍາດທີ່ເກັ່ງຂຶ້ນໄປເມືອໜ້າຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ສ້າງຄວາມຮ້ອນວຸ່ນຈິບຫາຍໄປທົ່ວໂລກນີ້ ແລະ ທຸກຫົນແຫ່ງ ດັ່ງທີ່ວ່າໃນວານນີ້ອາທິດທີ 5 ກັນຍາ 2021 ອີ ງຕາມ Worldometer ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຢືນຢູ່ໃນລະດັບປະເທດທີ 152 ຂອງການເປັນໂຄວິດ-19 ໃນໂລກນີ້ ແມ່ນວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 15,761 ຄົນ ຕາຍ 16 ຄົນ ດີຂຶ້ນໄດ້ 5,568 ຄົນ ໃນປະເທດຂ້າງຄຽງຄື ປະເທດໄທ ທີ່ເປັນປະເທດລະດັບທີ 29 ຂອງໂລກນີ້ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 1,255,082 ຄົນ ຕາຍແລ້ວ 12,631 ຄົນ ຟື້ນດີຄືນໄດ້ 1,097,317 ຄົນ ປະເທດຫວຽດນາມເປັນປະເທດລະດັບທີ 51 ທີ່ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ມີເປັນເຖິງ 511,170 ຄົນ ດີຄືນໄດ້ 282,516 ຄົ ນ ຕາຍ 12,793 ຄົນ ປະເທດຂະເໝນທີ່ຢືນຢູ່ໃນລະດັບປະເທດ 109 ມີເປັນເຖິງ 94,839 ຄົນ ຕາຍ 1,950 ຄົນ ຟື້ນດີຄືນໄດ້ 90,273 ລາຍ ສ່ວນໃນດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈ້ ທີ່ເປັນປະເທດທີ່ຢືນຢູ່ໃນລະດັບປະເທດ 118 ມີເປັນ 59,968 ຄົນ ດີຄືນໄດ້ 34,413 ຄົນ ຕາຍໄປ ແລ້ວ 1,036 ລາຍ ນັ້ນລະ ເປັນແນວນັ້ນແທ້ໆ ແຕ່ເມື່ອເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຖືກດູແລຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ມີຜູ້ຊ່ວຍໝໍຄື nurse ຍິງ ແລະ nurse ຊາຍ ດູແລເບິ່ງແຍງຮອບດ້ານເດ ຄືພວກດູແລພວ ກດັ່ງກ່າວ ຄືພວກຊ່ວຍແພດ ຄື nurse ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນແນວໃດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດດີທີ່ໄດ້ສຳພາດ nurse ນາງໝໍຄົນລາວຄົນໜຶ່ງ ຄືຍານາງສຸທິດາ ຄຳມີ ກັນຫາລີຄຳ ໃນນະຄອນແມລເບີນ ລັ ດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເບິ່ງວ່າໜ້າທີ່ວຽກງານອາຊີບ ແລະ ພວກ nurse ຕ່າງໆ ເຮັດຫຍັງແດ່ ກ່ຽວກັບຄົນປ່ວຍເປັນໂຄວິດ-19 ຍານາງສຸທິດາ ໃນນາມທີ່ວ່າຍານາງເປັນຜູ້ຊ່ວຍໝໍ nurse ໂດຍເປັນທາງການຢູ່ໃ ນລັດວິກຕໍເຣຍນີ້ນະ ມັນກໍມີກົດເກນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ດຽວນີ້ນີ້ພະຍາດໂຄວິດ 19 ກຳລັງອາລະວາດລັດວິກຕໍເຣຍຢູ່ ຍານາງມີຄວາມຢ້ານກົວບໍ່ໃນນາມທີ່ວ່າເປັນ nurse ກໍ ກໍຢ້ານເນາະ ຢ້ານກໍຢ້ານທຳມະດາ ເຮົາກໍຕ້ອງ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ວຽກເຮົາເນາະ it's our duty ໃນ ໃນ ໃນນາມທີ່ວ່າຍານາງເປັນ nurse ແລ້ວກໍຢ້ານກົວຈັ່ງຊີ້ ໃນເມື່ອທີ່ໄປເຮັດວຽກເຮັດການນັ້ນ ກໍໄດ້ດູແລຄົນປ່ວຍເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ ຕາມທຳມະດາ ward ຂ້ອຍຫັ້ນ last year last year ເປັນຢູ່ ແບບເບິ່ງແຍງເຂົາຢູ່ 3-4 ຄົນ ບໍ່ຢ້ານບໍ່ ເຮົາກໍຈຳເປັນນະ ມັນວຽກເຮົາອ້າຍ ຕ້ອງເຮັດແມ່ນບໍ່ ບໍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ບໍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ ແລ້ວຄັນຄັນວ່າໄປເບິ່ງຄົນປ່ວຍທີ່ວ່າເປັນອັນ ໂຄວິດ 19 ຢູ່ເນາ ະ ຊິລົ້ມຊິຕາຍຢູ່ຈັ່ງຊີ້ ເຮົາກໍຢ້ານອີກ ແລ້ວ ແລ້ວເຮົາມີແນວໃດປ້ອງກັນແດ່ ນອກຈາກທີ່ວ່າມີເຄື່ອງຂອງ ເພິ່ນໃຫ້ນຸ່ງໃຫ້ຖືຫັ້ນ ເຮົາກໍຕ້ອງ ມີແຕ່ແນວເຄື່ອງຂອງຫັ້ນແຫຼະ ແລະກະມັນຂຶ້ນກັບຄົນເຂົາເຈົ້າເອງເ ດ ເຂົາເຈົ້າແຂງແຮງບໍ່ ນອກຈາກທີ່ວ່າມີເຄື່ອງຂອງປ້ອງກັນແລ້ວ ໄດ້ສັກຢູກສັກຢາພິເສດບໍ່ ກໍ ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນແຕ່ເຊື້ອອັນຫຍັງກໍ antibiotic ຄັນເຂົາເຈົ້າບໍ່ສະບາຍແນວໃດຫັ້ນນະ ສ່ວນຫຼາຍກໍສູ້ສູ້ບໍ່ໄດ້ດອກ ເພາະວ່ າມັນແມ່ນ virus ອັນນີ້ ບໍ່ ເພາະກ່ຽວກັບຍານາງ ທີ່ວ່າໄປເບິ່ງຄົນເຈັບນີ້ນະ ມັນ ນອກຈາກທີ່ນຸ່ງເສື້ອປົກປ້ອງແລ້ວ ພວກຍານາງຖືກສັກຢາພິເສດແນວໃດ ຫຼືບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຖືກ ສັກແຕ່ວັກຊີນບໍ່ Yeah vaccine only this year last year ຫັ້ນ no vaccine nothing ປີນີ້ນີ້ຄັນ ຄັນວ່າໄດ້ສັກວັກຊີນ ແມ່ນວັກຊີນຊະນິດໃດ Pfizer ບໍ່ ຫຼືວ່າ AstraZeneca ໂອ້ ມັນກໍແລ້ວແຕ່ເນາະ ບາງຄົນກໍ AstraZeneca ບາງຄົນກໍ Pfizer ແລ້ວແຕ່ government ເຂົາເຈົ້າເອົາໃຫ້ ສັກແຕ່ 2 ເຂັມບໍ່ ຫຼືວ່າ 3 ເຂັມ ດຽວນີ້ government ໃຫ້ແຕ່ 2 ເຂັມ ເຂັມທີ 3 ບໍ່ທັນມາເທື່ອ ຂໍຖ າມໄດ້ວ່າ ພວກທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ວ່າພວກຍານາງດູແລຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າເປັນແບບໃດ ນອນແອກແລກບໍ່ຮູ້ເມື່ອຄີງບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ບໍ່ ກໍຄົນກໍທຳມະດາ ບໍ່ສະບາຍ ເປັນໄອເປັນ ອີ່ຫຍັງ ຫາກຄັນບໍ່ສະບາຍຫຼາຍຫັ້ນກໍໄດ້ເຂົ້າ ICU ແລະພວກຢູ່ໃນ ICU ເດ ເປັນແນວໃດ ໂອ້ ເຮົາບໍ່ຮູ້ນະ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຢູ່ ICU ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ເຮົາຢູ່ ICU ແລະພວກຢູ່ນອກທີ່ວ່າບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ ICU ທີ່ວ່າພວກຍານາງດູແລນີ້ ມັນກໍເປັນ ທຳມະດາແບບໄຂ້ຫວັດທຳມະດານີ້ບໍ່ ແມ່ນໆ ແລະກໍເອົາ oxygen ຊ່ອຍ ມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ຫ້ອງພິເສດຕິ ແມ່ນ ແມ່ນຢູ່ຫ້ອງທຳມະດາບໍ່ ຫຼືວ່າຢູ່ຫ້ອງທີ່ວ່າຫ້າມຄົນເຂົ້າຄົນອອກ ຫ້ອງພິເສດ ຫ້ອງພິເສດ ເຂົ້າບໍ່ໄດ້ອອກບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເນາະ ເຂົ້າບໍ່ໄດ້ອອກບໍ່ໄດ້ ຜູ້ອື່ນ ແລ້ວພວກທີ່ເປັນນີ້ນະ ນອກຈາກທີ່ວ່າມີອາການແບບເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມອ່ອນແອບໍ່ ມີລະບໍ່ ກໍບາງຄົນກໍບໍ່ມີແຮງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ຍິງ ຫຼືວ່າຜູ້ຊາຍ ຫຼື ວ່າຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ບໍ່ ຫຼືວ່າເດັກນ້ອຍ ຕອນ ຕອນເປັນ last year ເນາະ ດຽວປີນີ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ເບິ່ງແຍງແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າໄປ Royal Melbourne ແລ້ວ ດຽວນີ້ນະ ຜູ້ເປັນຫັ້ນນະ ປີກາຍເດ Royal Melbourne ປີກາຍກະທົ່ວໄປ ສ່ວນຫຼາຍກະຜູ້ໜຸ່ມກະເປັນ ຜູ້ຫ້າສິບ ປີ 60 ປີກໍເປັນ last year this year ຫັ້ນຄືຊິຜູ້ໜຸ່ມຫຼາຍ ແລ້ວຜູ້ນີ້ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຍ້າຍໄປ Royal Royal Melbourne ເພາະວ່າມັນປິ່ນປົວໄດ້ທຸກບ່ອນຕົ໋ວ ຫຼືວ່າແນວໃດ ໄດ້ທຸກບ່ອນ ຫາກແຕ່ວ່າ ອັນ ປີນີ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດພິເສດ ເຂົາເຈົ້າແຍກ ແຍກ ໄປເລີຍ ວ່າເອົາໄປພຸ້ນ ໄປພຸ້ນເລີຍ ແຕ່ວ່າຄັນ ຄັນຄົນນະເປັນ ຮູ້ວ່າເປັນຫັ້ນໄປພຸ້ນເລີຍ ຄົນບໍ່ທັນຮູ້ຫັ້ນນະ ເທສຢູ່ໂຮງໝໍເຮົາ ແລ້ວບໍ່ໄດ້ໄປພຸ້ນ ຢູ່ໂຮງໝໍເຮົາ ແລ້ວວິທີການເທສຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ເບິ່ງວ່າເປັນໂຄວິດ -19 ນີ້ ກະແມ່ນເຮັດທຳມະດາທີ່ວ່າເອົາອັນນະ ຍອງຝ້າຍມາແຍ່ຮູຄໍຮູດັງບໍ່ ຫຼື ຫຼືວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນມີວິທີການເທສຕ່າງຫາກ ບໍ່ ກໍແນວນັ້ນລະ ເປັນແນວແນວແຍ່ດັງແຍ່ຄໍຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວກວດຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານເອ ງບໍ່ ຫຼືວ່າໄປສົ່ງໄປ pathology ເປັນເປັນຜູ້ກວດ ເອີ pathology ກວດໝົດແຫຼະເນາະ ໄປກວດຢູ່ pathology ພຸ້ນ pathology ຮັບໝົດ ຂໍຖາມແນວໜຶ່ງອີກ ທີ່ວ່າຍານາງອາດຈະບໍ່ຮູ້ ຫຼືວ່າຮູ້ກໍບໍ່ຈັກແຫຼະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີຄົນເຈັບຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານນີ້ນະ ເປັ ນໂຄວິດ-19 ສົມມຸດວ່າຕາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແມ່ນວ່າພວກ nurse ບໍ່ໄດ້ໄປກ່ຽວຂ້ອງຕິ ອໍ ມັນກະພວກ nurse ແຫຼະເນາະ ອັນມ້ຽນຕົນມ້ຽນໂຕ ຄັນວ່າມ້ຽນນີ້ເນາະ ມັນມັນກໍອັນຕະລາຍ ເດີ ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານຢູ່ໃສກໍບໍ່ຈັກແຫຼະ ພວກທີ່ວ່ າອັນນ່າເອົາສົບໄປໃຫ້ອັນນ່າບ່ອນປົງສົບແລ້ວນີ້ ເຂົາເຈົ້ານີ້ບໍ່ບໍ່ໃຫ້ຄົນໄປເບິ່ງ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເປີດໂລງຊື່ໆ ຫຼືວ່າເປີດອັນຖົງຢາງຫໍ່ຊື່ໆນີ້ ອາກາດມັນເຂົ້າມາ ມັນກໍພາໃຫ້ເຮົາຕິດ ໂຄວິດໄດ້ນ ະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າຄົນມັນຕາຍຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານເນາະ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຖົງປລາສຕິກເທື່ອຊິ ພວກນາງໝໍໄປມ້ຽນໄປຫຍັງນີ້ ມັນມັນມັນມີວິທີການພິເສດແນວໃດບໍ່ ທີ່ວ່າປ້ອງກັນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ບໍ່ ກໍບໍ່ ພິເສດ ກໍມີແຕ່ນຸ່ງເຄື່ອງແຫຼະອ້າຍ ນຸ່ງເຄື່ອງທຳມະດານີ້ ເຄື່ອງອັນນ່າ PPE ນີ້ແຫຼະ ອັນເຄື່ອງ ເຄື່ອງປ້ອງກັນແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ວ່ານາງໝໍ ຫຼືວ່າການແພດ ຫຼືວ່າດັອກດັອກເຕີທັງຫຼາຍໃສ່ນີ້ນ່າ ໃນເມື່ອທີ່ນຸ່ງແລ້ ວຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວໃດ ເຂົາເຈົ້າ

ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຂ້າແມ່ພະຍາດຄາທີ່ບໍ່ ຫຼືວ່າຄືມີຄົນມາເກັບໄປ ມີຄົນເກັບໄປ ເກັບໄປ ແລ້ວເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າເອົາເຮັດຫຍັງ ບໍ່ ບໍ່ຮູ້ ແຕ່ຄືຊິແມ່ນຈູດນີ້ແຫຼະ ໂອ ຄືຊິແມ່ນຈູດ ບໍ່ recycle ດອກ ແລ້ວໃນສາຍຫູສາຍຕາຂອ ງຍານາງ ທີ່ວ່າປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານເປັນຜູ້ຊ່ວຍໝໍນີ້ນະ ໃນພາກປະຕິບັດ ຫຼືວ່າຄວາມເຫັນຂອງໂຕເອງ ຄວາມປະສົບການຂອງໂຕເອງ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ນະ ເຫັນເຫັນເຫັນຄົນປ່ວຍເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ ຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານ ຕອບບໍ່ໄດ້ນີ້ ເພາະວ່າປີນີ້ນະ ຄົນເພິ່ນແຍກໄປລະ ເພິ່ນແຍກໄປໂຮງພະຍາບານ ເພິ່ນວ່າແຍກໄປລະ ເລີຍບໍ່ຮູ້ຈັກເນາະ ແມ່ນ ຄັນສົມມຸດວ່າຕາຍອີ່ຫຼີຫັ້ນນະ ມັນຢູ່ ICU ໂອເຄ ຂໍຂອບພຣະເດ ດພຣະຄຸນຍາແມ່ຍານາງຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ໂອເຄ ບາຍບາຍ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ